From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເທີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews .com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄາດໝາຍໃນການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 2 ລ້ານ 7 ແສນຄົນ ຈາກການເປັນປ ະທານອາຊຽນໃນປີນີ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກສຳລັບພາກທີ 1 ສຳລັບແລງວັ ນຈັນທີ 15 ມັງກອນນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ສົງຄາມອິສຣາແອລກັບກຸ່ມຮາມາສ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກຄວາມຂັດ ແຍ່ງຂອງສົງຄາມອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ແກ່ຍາວມາຮອດຮ້ອຍມື້ ແລະ ສະຫະລັດຍິງທຳລາຍລູກສອນໄຟຂອງກຸ່ມຮູຕີ ໃນການໂຈມຕີທະເລແດງຄັ້ງລ່າສຸດ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ທ່ານຜູ້ຟັງ ທິບສຸດາ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສນີ້ ໄດ້ດຳເນີນມາຮອດ 100 ມື້ແລ້ວເນາະ ແລະ ກະຍັງບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະສິ້ນສຸດ ລົງໃນໄວໆນີ້ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍຫັ້ນ ອ່າ ທ່ານເນຕັນຢາຮູເນາະ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດສົງຄາມກັບກຸ່ມຮາມາສນີ້ຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ເຈົ້າ ຄືສິຍັງອີກດົນເນາະ ເຈົ້າ ແມ່ນແລ້ວ ຄິດ ວ່າໜ້າຈະຍັງອີກດົນ ສົງຄາມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ເຊິ່ງເປັນມື້ທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ ຫຼາຍກວ່ າ 1,200 ຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານໃນອິສຣາແອລ ແລະ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ປະມານ 24,000 ຄົນໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນໃນເຂດກາຊາ ໃນຂະນ ະທີ່ກຸ່ມຮາມາສຍັງສືບຕໍ່ຈັບຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນຕໍ່ໄປ ປະຊາຊົນຫຼາຍເຖິງ 120,000 ຄົນໄດ້ເລີ່ມການໂຮມຊຸມນຸມເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນນະຄອນເທວອາວີບ ໃນຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖ ະບານນຳເອົາຕົວປະກັນກັບຄືນບ້ານ ມີຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງການຢຸດການສູ້ລົບຊົ່ວຄາວ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ມີການປ່ອຍຕົວເລີຍ ພວກປະທ້ວງເຊິ່ງ ຖືຮູບພາບຂອງຜູ້ທີ່ຖືກລັກພາຕົວ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ຈັດຕຸລັດຕົວແທນ ຕົວ ຂໍອະໄພ ຈັດຕຸລັດຕົວປະກັນ ທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອິສຣາແອລ ບ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງເຕົ້າໂຮມກັນເລື້ອຍໆ ເ ພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອິສຣາແອລດຳເນີນການຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວປະກັນ ບໍລິສັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງອິສຣາແອລຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ສັງເກດເບິ່ງໄລຍະເວລາຂອງສົງຄາມໃນອາທິດ ວານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນມື້ເຮັດວຽກໃນອິສຣາແອລ ໂດຍມີການນັດຢຸດງານເປັນເວລາ 100 ນາທີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຕົວປະກັນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທິບສຸດາ
ປັດຈຸບັນນີ້ເປັນເວລາຄົບ 100 ປີ ຂໍອະໄພ ຄົບ 100 ມື້ຂອງສົງຄາມອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ຊຶ່ງເປັນສົງຄາມຫຼ້າສຸດທີ່ຍາວນານ ນອງເລືອດທີ່ສຸດ ແລະ ທຳລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງສັດຕູທີ່ຄຽດ ຂົມກັນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ການປະທະກັນໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ເມື່ອກຸ່ມຮາມາສດຳເນີນການໂຈມຕີຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ອິສຣາແອລໄດ້ ທຳການໂຈມຕີເຂດກາຊາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ດ້ວຍການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ພາກພື້ນດິນ ເຊິ່ງເປັນການໂຈມຕີແບບທຳລາຍລ້າງ ແລະ ພັງທະລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວເ ຮັດໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ອົບພະຍົບຫຼົບໄພຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ການປະຕິບັດງານຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂຮງໝໍເຂດກາຊາຕ້ອງຍຸຕິລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອຶດຫິວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ອີງຕາ ມການກ່າວຂອງຜູ້ຕິດຕາມກວດກາຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຂະນະນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂະຫຍາຍການປະຕິບັດງານຄືນໃໝ່ໃນບໍລິເວນພາກເໜືອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າ ງໜັກໜ່ວງ ແຕ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າເປັນຂົງເຂດທີ່ຜູ້ນຳກຸ່ມຮາມາສກຳລັງລີ້ຊ່ອນຢູ່ນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີເຂົ້າໃສ່ຢ່າງເຕັມກຳລັງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກຸ່ມທະຫາ ນບ້ານຂອງເລບານອນ ເຮສໂບລາ ແລະ ອິສຣາແອລ ໄດ້ມີການປະທະກັນຂ້າມຊາຍແດນເກືອບທຸກໆມື້ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ນີ້ແມ່ນໂຕເລກຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ພົບໃນສົງຄາມອິສຣາແອລ ແລ ະ ກຸ່ມຮາມາສ ເຊິ່ງແຫຼ່ງ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ມາຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກປາແລັສໄຕນ໌ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອິສຣາແອລ ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນຈາກນັກສັງເກດການສາກົນ ແລະ ກຸ່ມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ ອາ ນາສັກ ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນທີ່ຖືກຍິງມາຈາກເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມຮູຕີໃນເຢເມນ ໄປຫາກຳປັ່ນລົບຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດຢູ່ໃນເຂດພ າກໃຕ້ຂອງທະເລແດງ ກອງ ກອງບັນຊາການໃນພາກຕາເວັນອອກກາງຂອງສະຫະລັດ ຫຼື ເຊັນຄອມ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວຕົກຢູ່ໃກ້ຊາຍຝັ່ງເມືອງທ່າໂຮເດດາ ບໍ່ມີລາຍງານການ ບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ເຊັນຄອມກ່າວ ກຸ່ມຮູຕີທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຫຼາຍອາທິດ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກຳປັ່ນໃນເຂດທະເລແດງ ໃນອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເປັນການປຸກລະດົມເ ພື່ອສະໜັບສະໜູນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ຂັດຂວາງການ ຂົນສົ່ງທາງເຮືອຜ່ານເສັ້ນທາງທີ່ສຳຄັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທະເລເມດີເຕີເຣນຽນ ໂດຍມີບໍລິສັດຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະ ເທດຈຳນວນຫຼາຍເລືອກທີ່ຈະປ່ຽນເສັ້ນທາງການສັນຈອນໃນເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງກຸ່ມຮູຕີມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດໄດ້ໂຈມ ຕີທາງອາກາດໃສ່ເປົ້າໝາຍກຸ່ມຮູຕີປະມານ 30 ແຫ່ງ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງເຢເມນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ໃນທະເລແດງ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນ ຈາກ Washington DC ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮ້ອງຂໍເງິນຈຳ ນວນ 4 ຕື້ 200 ລ້ານໂດລາໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ກຳລັງຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມເກືອບ 2 ປີຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ພ້ອມທັງບັນດາຜູ້ອົບພະຍົບຫຼາຍລ້ານຄົ ນທີ່ຫຼົບໜີໄປຍັງປະເທດອື່ນໆຢູ່ໃນພາກພື້ນ ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ອົງການດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ອົງການຜູ້ລີ້ໄພຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບຈາກສົງຄາມ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສະພາບອາກາດລ ະດູໜາວທີ່ຮຸນແຮງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະໜອງດ້ານມະນຸດສະທຳນັ້ນຮີບດ່ວນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍແສນຄົນອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ເປັນແຖວໜ້າຂອງສົງຄາມ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວ ເກີດຄວາ ມເຈັບຊ້ຳ ແລະ ຂາດໂອກາດຕໍ່ພື້ນຖານ ພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບພວກເຂົາ ທ່ານ ມາຕິນ ກຣິຟຟິດສ໌ ຫົວໜ້າວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວ ແລະ ກ່າວຕື່ມວ່າ ເຮືອນຊານ ໂຮງຮຽ ນ ໂຮງໝໍຫຼາຍແຫ່ງຖືກໂຈມຕີຫຼາຍໆຄັ້ງ ເຊັ່ນດຽວກັບລະບົບນ້ຳ ອາຍແກັສ ແລະ ລະບົບໄຟຟ້າ ອານາສັກ ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ມອບໄຊຊະນະຄັ້ງປະຫວັດສາດໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍ ດີຂອງເກາະແຫ່ງນີ້ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ກັບພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ຫຼື DPP ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີແຮງກົດດັນຈາກຈີນກໍຕາມ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດປະຊາທິປະໄຕຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ສະແດງຄ ວາມຍິນດີກັບທ່ານ ລາຍ ຈິງເຕ ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງພັກ DPP ສຳລັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ປັກກິ່ງອ້າງວ່າ ຜົນການເລືອກຕັ້ງບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊ າຊົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນໄຕ້ຫວັນ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າໄຕ້ຫວັນຍັງຄົງເປັນບັນຫາພາຍໃນຂອງຈີນ ສະຫະລັດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ສະຫະລາຊະອານາຈັກ ແລະ ການາດາ ຕ່າງກໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບພັກ DPP ສຳລັບໄຊຊ ະນະ ໂດຍໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຍ້ອງຍໍປະຊາຊົນໄຕ້ຫວັນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຂງແກ່ນຂອງລະບົບປະຊາທິປະໄຕທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງເກາະແຫ່ງນີ້ ທິບສຸດາ
ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແຂງໄລຍະກາງຄັ້ງໃໝ່ ທີ່ມີຫົວລົບພ້ອມກັບຄວາມໄວກວ່າສຽງ ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຊອກຫາ ຊອກສະແຫວງຫາອາວຸດທີ່ມີຄວາມ ຮ້າຍແຮ ງເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ຍາກຈະກວດຫາໄດ້ ໂດຍອອກແບບມາເພື່ອໂຈມຕີເປົ້າໝາຍໃນພາກພື້ນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວທາງການຂອງເກົາຫຼີເ ໜືອໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ມີ ມີຂຶ້ນໜຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ກວດພົບການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2024 ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ການຍິງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນສອງເດືອນລຸນຫຼັງເກົາຫຼີເ ໜືອກ່າວວ່າ ພວກເຂົາປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະກາງທີ່ນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟແຂງ ຊຶ່ງໄດ້ສະທ້ອນເຖິງການຜັກດັນເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ອານາສັກ ປະທ ານາທິບໍດີມາລດີຟ ບອກອິນເດຍຊາບໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃຫ້ຖອນທະຫານຂອງຕົນເກືອບ 100 ຄົນອອກໄປພາຍໃນວັນທີ 15 ມີນາ ໜຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກກັບຄືນມາແຕ່ຈີນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຈຳນວນໜຶ່ງ ນິ ວເດລີ ຖືວ່າໝູ່ເກາະທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍດັ່ງກ່າວ ນອນຢູ່ໃນເຂດອິດທິພົນຂອງຕົນ ແຕ່ມາລດີຟໄດ້ຫັນປ່ຽນໄປເຂົ້າໄປໃນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງຈີນ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າໜີ້ພາຍນອກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົ ນ ເສັ້ນຕາຍໃນເດືອນມີນາ ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍ ຢູ່ທີ່ເກາະມາລດີຟໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂມຮຳເມັດ ມູອິສຊູ ກ່າວ ເພື່ອປະຕິບັດຕາ ມຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຜູ້ນຳໄດ້ໃຫ້ໄວ້ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ທຳການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລະດັບສູງຂອງຄະນະກຳມາທິການຈາກປະເທດທັງສອງ ເຊິ່ງຂໍ້ສ ະເໜີພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພິຈາລະນາໃນເວລານີ້ ເລຂາທິການໃນດ້ານນະໂຍບາຍສາທາລະນະຂອງປະທານາທິບໍດີ ມູອິສຊູ ທ່ານ ອັບດຸລລາ ອິບຣາຮິມ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທິບສຸດາ
ສະຫະລັດກຳລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລຳລຶກເຖິງທ່ານ ມາຕິນ ມາຕິນ ລູເທີ ຄິງ ຈູເນຍ ຊຶ່ງເປັນວັນພັກແຫ່ງຊາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ດ້ວຍການສວນສະໜາມພາເຣດ ພິທີທາງສາສະໜາ ແລະງານອາສາສະໝັກຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ມື້ລາງນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິຂອງພົນລະເຮືອນຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກຳລັງເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນຟີລາແດລເຟຍ ສຳລັບອາສາສະໝັກທີ່ອົງການເພື່ອການບັນ ເທົາຄວາມອຶດຢາກ ຢູ່ໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ມີກຳນົດຈະກ່າວຄຳປາໄສທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຈະຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນໃຫ້ໄປໃຊ້ສິດອອກສຽງ ໃນການສືບຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອ ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະຕໍ່ຕ້ານການໂຈມຕີຕໍ່ພື້ນຖານຂອງເສລີພາບ ອົງການ AmeriCorps ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ເປັນໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆອົງການທີ່ເນັ້ນໜັກໃນການບໍລິການເຈົ້າພາບຈັດງານຕ່າງໆ ສຳລັບວັນຂອງທ່ານ Martin Luther King Jr ອັນເປັນວັນແຫ່ງການຮັບໃຊ້ຊາດ ຂະນະທີ່ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດໃຊ້ມື້ວັນພັກນີ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ໄດ້ໃນ ຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກ Washington DC ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ລາວມີເປົ້າໝາຍດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ລ້ານ 7 ແ ສນຄົນໃນປີນີ້ ເຊິ່ງຈະຖືເອົາການເປັນເຈົ້າພາບວຽກຈັດກອງປະຊຸມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນໃນອາທິດໜ້ານີ້ເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນການໂຄສະນາດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ພາຍຫຼັງເປີດປີທ່ອງທ່ຽວ 2024 ແລະ ປະກາດການເປັນປະທານວຽນຂອງອາຊຽນ ຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດຜ່ານມານີ້ ລາວກໍເປັນເຈົ້າພາບວຽນຈັດກອງປະຊຸມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຫຼື ASEAN Tourism Forum ປີ 2024 ຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 22 ຫາ 27 ກໍຄືໃນອາທິດໜ້ານີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈະຖືເອົາການຈັດງານນີ້ເປັນໂອກາດທອງຂອງຕົນ ໃນການໂຄສະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງຂອງປະເທດ ໂດຍແນເປົ້າໝາ ຍດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ລ້ານ 7 ແສນຄົນໃນປີນີ້ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ປະມານ 401 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຄາດຫວັງວ່າຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ 2 ລ້ານ 9 ແສນຄົນ ແລະ ສ້າງລ າຍຮັບໄດ້ປະມານ 434 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2025 ກ່ອນໜ້າການຈັດກອງປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວລະດັບຂົງເຂດທີ່ວ່ານີ້ ທ່ານນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່ າວຢູ່ໃນວິດີໂອທີ່ພົບຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດລາວ ໃນພາສາອັງກິດວ່າ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງຂອງອາຊຽນ ລາວເຄີຍເປັນປະທານວຽນຈັດກອງປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວລະດັບພາກພື້ນ ທີ່ວ່ານີ້ມາສອງຄັ້ງແລ້ວ ຄືໃນປີ 2004 ແລະ 2013 ສປປ ລາວ ຈັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງການທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ເພື່ອນຳເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງຝືດເຄືອງຢູ່ນີ້ ໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລາວທັງໝົດ 2 ລ້ານ 4 ແສນກວ່າຄົນ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າໝົດປີ 2023 ໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວປະມານ 2 ລ້ານ 9 ແສນຄົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າ ມາທ່ຽວລາວຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນໄທ ຮອງລົງມາແມ່ນຟິລິບປິນ ຕິດຕາມດ້ວຍຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ແຕ່ສຳລັບປີ 2024 ນີ້ ລາວຈະພະຍາຍາມໝູນໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ເສັ້ນທາງອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອ ດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຂົມ ດວງຈັນທາ ຫົວໜ້າກົມການຕະຫຼາດໃນກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວຢູ່ໃນເວັບໄຊການທ່ອງທ່ຽວລາວວ່າ ດຽວນີ້ກຳລັງເນັ້ນໜັກໃສ່ກາ ນຫຼັ່ງໄຫຼຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນເຂົ້າມາລາວ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານກໍຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດຈີນສະໜອງລາຍການທ່ອງທ່ຽວລາວທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປີ ທ່ອງທ່ຽວລາວ 2024 ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແຕ່ປາກົດວ່າມັນເປັນການຍາກຫຼາຍທີ່ລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ໄປເຖິງຄົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ໆສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມ າຈາກຈີນ ແລະ ເກົາຫຼີ ຊຶ່ງມັກມາທ່ຽວລາວພາຍໃຕ້ການຈັດການທ່ອງທ່ຽວຂອງເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ທັງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍ ທີ່ມີສາຂາ ຫຼື ມີການປະສານງານກັບບໍ ລິສັດທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ລາວ ຊຶ່ງບໍ່ເໝືອນກັນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາຈາກຂົງເຂດຢູໂຣບ

ຫຼື ມີຄວາມຊຳນານໃນການບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ອາດຈະເປັນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ການດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ອີງຕາມທ່ານ ຄຳປະເສີດ ເທບວົງສາ ສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດເຂດ 6 ຍົກຂຶ້ນມາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA
ເຍົາວະຊົນລາວຍັງຄົງພາກັນຢຸດເຊົາຈາກການຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າບັນຫາເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຢ່າງຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີທຶນສຶກສາຕໍ່ ຈຶ່ງພາກັນໄປລັກລອບເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທເພີ່ມຂຶ້ນ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຢຸດຮຽນໜັງສືຂອງເຍົາວະຊົນລາວໃນທຸກລະດັບຊັ້ນຍັງເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກບັນຫ າວິກິດຕະການທາງເສດຖະກິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງຢູ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ສ່ວນດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ກໍຍັງສືບຕໍ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນກວ່າ 200% ນັບແ ຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2023 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນບໍ່ມີທຶນສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ ສຳລັບລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງເປັນປັດໄ ຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານ ໃນທຸກພາກສ່ວນການຜະລິດໃນລາວອີກດ້ວຍ ເພາະເຍົາວະຊົນລາວທີ່ຢຸດຮຽນນັ້ນ ໄດ້ພາກັນເດີນທາງໄປທຳງານໃນປະເທດໄທ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນ ການລັກລອບທຳງານໂດຍຜິດກົດໝາຍກໍຕາມ ແຕ່ກໍມີຄ່າຈ້າງສູງກວ່າຢູ່ລາວເຖິງ 4 ເທົ່າ ຈຶ່ງຍັງມີສ່ວນທີ່ສົ່ງກັບຄືນມາຈຸນເຈືອຄອບຄົວຢູ່ລາວໄດ້ອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢື ນຢັນວ່າ ລັດຖະບານກະລາຍງານເນາະວ່າ ການຂາດແຄນແຮງງານນີ້ ມັນກະເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ລັດຖະບານກະຫາວິທີແກ້ໄຂ ກະຄືຍົກຄ່າແຮງງານຈາກລ້ານ 3 ເປັນລ້ານ 6 ຫັ້ນ ມັນກະເປັນວິທີອອກຢູ່ບໍ ເພາະວ່ າຄ່າຄອງຊີບປັດຈຸບັນນີ້ ຄົນໆໜຶ່ງທີ່ເປັນຄົນໂສດ ຍັງບໍ່ທັນມີຄອບຄົວນີ້ນະ ມື້ໜຶ່ງນີ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ແມ່ນ 100,000 ກີບ 30 ມື້ນີ້ກໍ 3 ລ້ານຫັ້ນແຫຼະ ຖ້າຄູ່ຜົວເມຍນີ້ ຄັນເປັນພະນັກງານລັດໝົດ 2 ຄົນນີ້ ມີລູກມີເຕົ້າ ຊິບໍ່ກຸ້ມກິນເລີຍ ຕົວ ນີ້ແມ່ນໜ້າວິຕົກທີ່ສຸດ ວ່າລະຫຼັ່ງໄຫຼໄປພຸ້ນໝົດ ຕົວເລກກໍລາຍງານຢູ່ດອກວ່າ 300,000 ກວ່າຄົນ ແຕ່ຕົວຈິງມັນຊິຈັກແສນ ສ່ວນທ່ານບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ກໍຍອມຮັບວ່າແຮງງານ ລາວສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເດີນທາງໄປທຳງານໃນໄທນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຮງງານລັກລອບທຳງານໂດຍຜິດກົດໝາຍ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສະຫວັດດີພາບຕາມກົດໝາຍແຮງງານໃນໄທແລ້ວ ກໍຍັງ ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການສົ່ງເງິນກັບຄືນມາລາວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນເຫຼືອໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ດຽວນີ້ກໍສ່ວນໃຫຍ່ພວກເຮົາກໍໄທນີ້ຫຼາຍໆເນາະ ທີ່ລົງທະບຽນຖືກຕ້ອງ ທີ່ວ່າໄປອອກແຮງງານນີ້ ກໍມີແຕ່ 70 ປາຍພັນ ແຕ່ຕົວ ເລກບໍ່ເປັນທາງການນີ້ ກະຍັງບໍ່ຮູ້ຊັດເຈນ ຜູ້ເວົ້າຫັ້ນເວົ້ານີ້ ກະຢູ່ປະມານລວມກັນປະມານ 300,000 ຫຼືວ່າຫຼາຍກວ່າຫັ້ນ ອັນຊັ້ນ 300,000 ກວ່າຄົນນີ້ ເປັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ທີ່ຫຼາຍເນາະ ຫຼາຍທ່ານກະໄດ້ເວົ້າສູ່ຟັງວ່າ ສ່ວນຫຼາຍແຮງ ງານເຮົາທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນເອົາເງິນມາທ້ອນກັນ ລະກະຝາກມາຢູ່ໜອງຄາຍ ລະກະພີ່ກັບນ້ອງໄປເອົາເນາະ ອັນນີ້ກະຊິແມ່ນໂອນແບບໂອນເງິນລອຍນີ້ລະ ມາຈາກໃຜໄປຫາໃຜ ກໍບໍ່ໃຫ້ມີ ຂໍ້ມູນ ເພາະວ່າຄັນມັນມີຂໍ້ມູນ ຂະເຈົ້າກໍບໍ່ໄປເຮັດຄືເກົ່າ ທາງດ້ານນັກທຸລະກິດຈີນໃນລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວ ຍັງຕ້ອງນຳເຂົ້າແຮງງານຈາກ ຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ກໍເພາະວ່າແຮງງານລາວບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດຕ່າງຊາດໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ເນື່ອງຈາກວ່າແຮງງານລາວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຮງງານທີ່ບໍ່ມີຄວາ ມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານເທັກນິກສະໄໝໃໝ່ ໃນອຸດສາຫະກຳການຜະລິດສິນຄ້າຕ່າງໆ ລວມເຖິງນັກຮຽນນັກສຶກສາສ່ວນຫຼາຍໃນລາວ ລ້ວນແຕ່ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເຂົ້າທຳງານເປັນພະນັກງານຂອງລັດດ້ວ ຍນັ້ນ ຈຶ່ງຖືເປັນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມລາວແຕ່ຢ່າງໃດ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍອມຮັບວ່າການຢຸດເຊົາການຮຽນຂອງເຍົາວະຊົນລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສານັ້ນ ໄດ້ມີການຢຸດເຊົາການຮຽນຫຼາຍທີ່ສຸດ ສ່ວນໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັ ບທຶນການສຶກສາຕໍ່ຈາກຕ່າງປະເທດກໍມີຢ່າງຈຳກັດ ເພາະຫຼາຍປະເທດໄດ້ພາກັນລົດຈຳນວນທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທັງຍັງໄດ້ຈັດການສອບດ້ວຍ ຕົນເອງ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍທາງການລາວມີໜ້າທີ່ພຽງໃນດ້ານການປະສານງານເທົ່ານັ້ນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA
ອັນດັບຕໍ່ໄປແມ່ນບົດຮຽນພາສາອັງກິດຄຳສັບໃນຂ່າວ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານຮັບຟັງ Welcome to the Voice of America's News Words.

and their documents released. The report says this was to influence the election in favor of Donald Trump. Hack means to enter a computer system or network without permission. Usually, hackers do this to gain private information. or cause damage.
Hack can also mean to cut something in a rough way.
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ Leaders of the US intelligence community released a report in January.
ບັນດາຜູ້ນຳປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດ

ຍັງສາມາດໝາຍເຖິງຕັດບາງສິ່ງໃນວິທີທີ່ບໍ່ລະອຽດ ບັດນີ້ ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຄຳວ່າ Hack ທ່ານກໍຈະຮູ້ວ່າຄຳສັບນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການຢືນຢັນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ທີ່ຈະຮັບຊື້ພະລັງງານສະອາດທັງໝົດທີ່ຜະລິດຈາກລາວ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບ ຫຼ້າສຸດ
ອັນທີໜຶ່ງມັນແມ່ນຫິມະ ຕໍ່ຈາກນັ້ນແມ່ນອຸນຫະພູມທີ່ໜາວສຸດໆ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳແຂງເປັນນ້ຳກ້ອນ ເຊິ່ງການໂຄສະນາຫາສຽງທັງຫຼາຍກໍໄດ້ຖືກຍົກເລີກຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສະ ຫະລັດ ໃນທ້າຍອາທິດກ່ອນໜ້າວັນຈັນ ຂອງການປະຊຸມລົງຄະແນນສຽງເພື່ອສະເໜີຊື່ຜູ້ລົງສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ພາຍໃນພັກຣີພັບບລີກັນ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂດໂນລ ທຣຳ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງອາທິດກ່ອນໜ້າການປະຊຸມລົງຄະແນນສຽງພາຍໃນພັກ ຢູ່ນອກລັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍົກເລີກການໄປປາກົດຕົວສ່ວນຫຼາຍ ຍ້ອນສະພາບອາກາດນັ້ນ ສ່ວນອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາ ດ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ໄດ້ຍ້າຍການໂຄສະນາຫາສຽງທັງຫຼາຍໄປເປັນທາງອອນລາຍ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ພວກຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ມັກແທ້ໆນັ້ນຢູ່ບ້ານ ແລະ ພວກຄົນຜູ້ທີ່ເອົາຈິງເອົາຈັງຈະອອກມາ ທ່ານ ທ້າວ ຄາສັນ ທ້າວ ຄ າສັນ ໂອໂດ ໄດ້ກ່າວ ຜູ້ທີ່ບໍ່ສະທ້ານຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີນັ້ນ ທິບສຸດາ
ບັນດາບໍລິສັດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງນັກທຸລະກິດທີ່ມີອິດທິພົນຄົນໜຶ່ງຂອງກຳປູເຈຍ ເລີ່ມຂໍອະນຸຍາດຢ່າງງຽບໆຕໍ່ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນພະລັງໄຟຟ້ານ້ຳ 2 ແຫ່ງຢູ່ ທີ່ຢຸດເຊົາມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ໃນແຂ ວງລັດຕະນະຄີຣີຂອງກຳປູເຈຍ ອີງຕາມເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນເບິ່ງຂອງວີໂອເອ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ພວກນັກປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່າວວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວອາດຈະລົບກວ ນວິຖີຊີວິດຂອງພວກຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ລະບົບນິເວດຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ເຂດເຊ ລຸ່ມເຊປົກ 3 ແລະ ລຸ່ມເຊສານ 3 ແມ່ນຖືກລະບຸວ່າເປັນສາຂາທີ່ສຳຄັນຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊິ່ງຈະມີການສ້າງເຂື່ອນໃນກຳປູ ເຈຍມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ເວລາລັດຖະບານເລີ່ມວາງແຜນສຳລັບການລົງທຶນສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ບໍລິສັດຈີນຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ດຳເນີນການຂໍອະນຸຍາດສ້າງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວເມື່ອ ທົ 1 ທົດສະວັດກ່ອນ ແຕ່ໂຄງ ການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການໄປໜ້າ ເວລານີ້ພວມມີການສັ່ງຊາວຽກງານຢູ່ທີ່ເຂື່ອນເຂດລຸ່ມເຊປົກ 3 ຄືນອີກ ໂດຍມີແຜນທີ່ຈະດຳເນີນການເຊັ່ນດຽວກັນຢູ່ທີ່ເຂດລຸ່ມເຊສານ 3 ຈົບຂ່າວ
ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ພ້ອມດ້ວຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ທີມງານວີໂອເອພາກພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນແລງມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກ